ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຊ່ອງ ພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ຊ່ອງນີ້ເຮັດຂຶ້ນມາສະເພາະເພື່ອຄົນລາວທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດໃໝ່ໆ ແລະ ຢາກເນັ້ນວ່າ ຮຽນພາສາອັງກິດແລ້ວ ຕ້ອງສາມາດ ເວົ້າພາສາອັງກິດໃຫ້ໄດ້ ຖ້າເປົ້າໝາຍນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານກຳລັງນຳຫາ ຊ່ອງ ພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ແມ່ນຊ່ອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ ຕົວລະຄອນໃນຕອນນີ້ ຈະມີຢູ່ 2 ຄົນ 1 ແມ່ນນາງແຄນດີ ເຊິ່ ງເປັນຄົນລາວມາຮຽນຢູ່ເມວເບີນ ຜູ້ທີ 2 ແມ່ນທ້າວຈອນ ເຊິ່ງເປັນຄົນອົດສະຕາລີ ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ທຳອິດທີ່ແຄນດີມາໂຮງຮຽນ ແລະ ທ້າວຈອນກໍແມ່ນໝູ່ຄົນທຳອິດທີ່ແຄນດີຈະໄດ້ຮູ້ຈັກໃນມື້ນີ້ ແຄນດີຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າໄ ປຫາທ້າວຈອນ ແລະ ເວົ້າວ່າ ສະບາຍດີ
Hello
ທ້າວຈອນກໍຕອບກັບມາຄືນວ່າ ສະບາຍດີ ແລະ ນາງແຄນດີກໍໄດ້ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ
What's your name What is your name
ທ້າວຈອນຈຶ່ງຕອບວ່າ ຂ້ອຍຊື່ຈອນ ຊື່ຂອງເຈົ້າເດ ແມ່ນຫຍັງ

ຈົບໄປແລ້ວ ຕອນທີ 1 ກ່ຽວກັບການທັກທາຍສະບາຍດີ ແລະ ການຖາມຊື່ ຫຼັງຈາກຟັງຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ຢ່າລືມໄປເຮັດບົດຝຶກຫັດທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ກະຕິກາຂອງການເຮັດບົດຝຶກຫັດກໍຄື ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ຄະແນນເ ຕັມ 10 ຫ້າມໄປຟັງຕອນຕໍ່ໄປ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 10 ກ່ອນ ຈຶ່ງເລີ່ມຟັງຕອນຕໍ່ໄປ ໂຊກດີທຸກໆຄົນ ເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນໄວໆເດີ